ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດໃນໂລກນີ້ ມັນຫາກມີຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຈະປິ່ນປົວອາການຕ່າງໆຂອງຕົນໄດ້ ຍ້ອນການຂາດເຂີນເງິນຄຳ ແຕ່ບາງຜູ້ບາງຄົນກໍເປັນຄົນທຸກຍາກ ແຕ່ວ່າກໍມີບ າງຄົນທີ່ບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ຂາດເຂີນເງິນຄຳ ເພາະຕົກຢູ່ໃນບາງວິກິດສ່ວນຕົວ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມອອກມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກັບກາຍໄປເປັນວິກິດອັນໃຫຍ່ໂຕຂອງໂລກນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອຂອງຊຸມຊົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີບັນຫາໃນການຍື້ເຖິງໄດ້ການດູແລສຸຂະພາບຕ່າງໆ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຳຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ເມດຕາກະລຸນາຂ ອງຄົນອື່ນ ດັ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຊິດນີ ລັດນິວຊາວເວວ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ທ່ານໝໍຈີພີຄົນໜຶ່ງ ໃຫ້ການປິ່ນປົວບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າໃດໆ ແກ່ຄົນທີ່ຖືວີຊາຢູ່ໃນປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍຊົ່ວຄາວ ຫ້ອງການຂອງທ່ານດັອກເຕີ ໄຊເອັດ ເຊຍ ຮາເຊນ

ແຕ່ຍານາງບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປຍັງປະເທດເດີມ ອິນເດຍ ຂອງຍານາງ ຍ້ອນຊາຍແດນສາກົນນານາຊາດຕ່າງໆປິດລົງຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຍານາງເປັນອາການທີ່ມີຊື່ວ່າ Rheumatoid Arthritis ຄືໂລກຂໍ້ເອັນອັກເສບ ແລະກໍເປັນຄວ າມດັນສູງດ້ວຍ ທີ່ຍານາງເປັນປະຈຳ ຈຳຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍກວດເບິ່ງໂດຍບໍ່ມີເມດີແຄ ນີ້ແມ່ນວິທີການໄປຫາການແພດ ທີ່ຕ້ອງມີການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຂອງຍານາງມາກມາຍ

ທ່ານປິ່ນປົວຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍຂອງທ່ານເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ການອົດອົກເຫັນໃຈຂອງທ່ານມີຜ່ານການເປັນທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຍານາງ ເອຊາບາ ທີ່ເປັນ Medical Receptionist ເວົ້າວ່າ ວິກິດໂຄວິດ-19 ນຳເອົາຄວາມ ກັງວົນກັງວາຍໃນດ້ານການແພດ